۽ يهودين تي سڀيئي ننهن وارا جانور حرام ڪيا هئاسون، ۽ پڻ ڳئون ۽ ٻڪرين مان انهن جي پنيء واري لڳل وهه يا آنڊي واري يا هڏن سان گڏيل وهه کان سواء ٻي سڀ وهه مٿن حرام ڪئي هئيسون. اها سندن بي فرمانيء سببان کين سزا ڏنيسون ۽ اسين ته ضرور سچ چوڻ وارا آهيون.